ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ການຮຽກຮ້ອງນັບມື້ນັບດັງຂຶ້ນ ສຳລັບຜູ້ຊື້ເຮືອນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເງິນທ້ອນບຳນານ ຫຼື Superannuation ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເປັນຫຼັກປະກັນສຳລັບການກູ້ຢືມເງິນຊື້ເຮືອນ ຄຳແ ນະນຳນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການກວດສອບຂອງລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມສາມາດໃນການຊື້ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງອົດສະຕຣາລີ ຄູ່ຜົວເມຍ Abby Hutchinson ແລະ Simon De Souza ໃນຊິດນີ ບໍ່ເຄີຍລືມຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາໃນການທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ getting to that end goal of stepping in the door at the first time ຄຸນຄ່າຂອງການມາຮອດຈຸດສຸດທ້າຍ ແມ່ນການຍ່າງເຂົ້າໄປໃນປະຕູນັ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດ ເພາະວ່າເ ຮົາສາມາດຍ່າງເຂົ້າໄປພ້ອມກັບຄອບຄົວຂອງ 4 ຄົນ ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຢ່າງໃນໄລຍະ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ວ່າມັນເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ ການປະຢັດ ແລະ ການເສຍສະລະທັງໝົດ ແຕ່ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຂໍ ແລະ ຢືມເງິນຈາກຄອບຄົວ I don't think it should be this hard I think there definitely should be more help out ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າມັນສິຍາກປານນີ້ ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນຄວນຈະມີການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ສຳລັບຄົນເຊັ່ນພວກ ເຮົາ ອາຍຸພວກເຮົາກໍຢູ່ໃນໄລຍະ 30 ກວ່າໆ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາໂຊກດີຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາມີຄອບຄົວທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອ ງພວກເຮົາ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາທ້ອນເງິນ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ໂຊກດີ ບົດລາຍງານຂອງສະພາກ່ຽວກັບການຈັດຫາເຮືອນຂອງອົດສະຕຣາລີກໍເຫັນດີ ແລະ ພົບວ່າທຸກລະດັບຂອງລັດຖະບານຈຳເປັນຕ້ ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສາມາດໃນການຊື້ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທ່ານ Jason Falinski ຜູ້ຂຽນລາຍງານກ່າວວ່າ ລາຄາເຮືອນຂອງອົດສະຕຣາລີ ເປັນປະເດັນສຳຄັນໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະມາເຖິງມໍ່ໆນີ້ Sydney and Melbourne are now in the ຊິດນີ ແລະ ແມລເບີນ ຕອນນີ້ຢູ່ໃນອັນດັບ 5 ຂອງໂລກຂອງຕະຫຼາດເຮືອນທີ່ຄົນບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ເວົ້າເຖິງການເສຍພາສີ ຫຼື ພວກເ ຮົາສາມາດພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການເພີ່ມການຈັດຫາ ເພາະໃນຫົວໃຈຂອງຊາດນີ້ ແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ເຮົາແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຫົວໜ້າການຄົ້ນຄວ້າຂອງ CoreLogic Australia Eliza Owen ກ່າວວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງຊາວອອສເຕຣລຽນກັບຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງນີ້ ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ There going to be less and less people ຈະມີຄົນໜ້ອຍລົງທີ່ສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນໃນລະບົບປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ ບ່ອນທີ່ມັນກາຍ ເປັນບັນຫາກໍຄື ການເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານນັ້ນ ເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ການອອກກິນເບ້ຍບຳນານທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາຍເກີນກວ່າການຕອບສະໜອງ ການຊອກຫາບ່ອນທີ່ ຈະຮ້ອງວ່າເຮືອນ ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປານນີ້ຈັກເທື່ອ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ໃນຂະນະນັ້ນກ່າວວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍຕ້ອງມີການຂະຫຍາຍບ້ານເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ There's no doubt that in any housing market ບໍ່ມີຂໍ້ ສົງໄສວ່າໃນຕະຫຼາດເຮືອນໃດໆ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນຄາກູລີ ຫຼື ຄັນນານາຣາ ຫຼື ໃນຕົວເມືອງຂອງຊິດນີ ແລະ ແມລເບີນ ການສ້າງເຮືອນເພີ່ມເຕີມແມ່ນສິ່ງທີ່ຫຼຸດຄວາມກົດດັນຂອງລາຄາເຮືອນ ໜຶ່ງໃນການ ພົບເຫັນທີ່ສຳຄັນຂອງລາຍງານແມ່ນເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ນອກນັ້ນຍັງມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດຖ ະບານຂອງລັດປ່ອຍບ້ານເຮືອນທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສສຸກເສີນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ເຮືອນເທື່ອທຳອິດສາມາດນຳໃຊ້ຊັບສິນ Superannuation ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຫຼັກປະກັນສຳລັບການກູ້ຢືມເງິນ ຊື້ເຮືອນ ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຍັງແນະນຳໃຫ້ຍົກເລີກພາສີເຮືອນ ແລະ ປ່ຽນແທນດ້ວຍພາສີທີ່ດິນທີ່ມີຖານທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ ແຕ່ນັກເສດຖະກິດບາງຄົນເຊັ່ນ Saul Eslake ເຊື່ອວ່າການເຮັດຊ່ຳນີ້ຍັງບໍ່ພໍເທື່ອ in my view they ought to ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພວກເຂົາຄວນຍົກເລີກ negative gearing ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເສຍພາສີລາຍຮັບຂອງຕົ້ນທຶນຊັບສິນ ແລະ ນັກລົງທຶນອື່ນ ແລະ ໃນທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການແຂ່ງຂັນ ຂອງຜູ້ຈະຊື້ເຮືອນທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບນັກລົງທຶນທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມຈະຊື້ເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ ເພາະວ່ານັກລົງທຶນທາງຊັບສິນຮັບເງິນອຸດໜູນຜ່ານລະບົບພາສີ ທີ່ພວກເຂົາເອົາເງິນມ າລົງທຶນດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ຊື້ເຮືອນຈະບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດນີ້ ບາງຄົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສົນທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນປະເທດກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ພັກອາໄສ ທ່ານນ າງ ເຄດ ໂຄວິນ ຈາກອົງການລົນນະລົງ Everybody's Home ກ່າວວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຫຼື ເຊົ່າ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນທຸກຄົນຄວນຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພໃນການດຳລົງຊີວິດ ສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃ ນຄຳວ່າບ້ານ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ເພາະທີ່ຢູ່ອາໄສບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຊົ່າ ຫຼື ການເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດໄປສຳລັບຊາວອົດສະເຕຣລຽນຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າບໍ່ເ ຖິງໄດ້ ເພາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວ ດັ່ງນັ້ນມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ພວກເຮົາມີຍຸດທະສາດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຊາດທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຜູ້ນຳຂອງລັດຖະບານບາງຄົນ ມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນໃນອົດສະເຕຣເລຍສາມາດມີເຮືອນໄດ້ ແລະ ຊາວອົດສະເຕຣລຽນກຳລັງເບິ່ງໄປທີ່ລັດຖະບານກາງເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂທີ່ສຳຄັນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງມີການລົງຄະ ແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພາ